بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە

ئامېرىكىنىڭ ھىندى تىنچ ئوكيانى رايونىدىكى تەسىر كۈچىنى ئاشۇرۇش تىرىشچانلىقى كۈچىيىۋاتقان بولۇپ پرېزىدېنت جو بايدېننىڭ ئالدىمىزدىكى ھەپتە يەنى سەككىزىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى ئۈچ تەرەپ باشلىقلار يىغىنى ئۈچۈن ياپونىيە ۋە كورىيە دۆلەت رەھبەرلىرىنى كۈتۈۋېلىشى بۇنىڭ يارقىن ئىپادىسى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن مەلۇم بولۇشىچە بۇ ئۇچرىشىشتا پرېزىدېنت جو بايدېن ياپونىيە باش ۋەزىرى فۇمىيو كىشىدا ۋە كورىيە پرېزىدېنتى يون سوك يول بىلەن كۆرۈشىدىكەن ئۇلار شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى ۋە ھىندى تىنچ ئوكيانى رايونىدىكى دۆلەتلەر ئارا ئالاقىنى كۈچەيتىش ۋە دۇنياۋى خىرىسلارغا ئورتاق تاقابىل تۇرۇش قاتارلىق مەسىلىلەر ھەققىدە سۆھبەتلىشىدىكەن ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيىسى قۇرۇقلۇقتا جەڭ قىلغۇچى قىسمىنىڭ پېنسىيىگە چىققان لېيتېنانتى سەم مۇندى ئىمزاسىدا ھەربىي ۋاقىت گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان مۇلاھىزە ماقالىسىدە كۆرسىتىلىشىچە، ئۇكرائىنا ئۇرۇشى شېرىك ۋە ئىتتىپاقداش دۆلەتلەرنىڭ ھەمكارلىقىنىڭ قايسى دەرىجىدە مۇھىملىقىنى كۆرسىتىپ بەرگەن. دەل مۇشۇ سەۋەبتىن ئامېرىكا نۆۋەتتە تىنچ ئوكيان رايونىدىكى دۆلەتلەر بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى ئاشۇرۇشنى كۆزلىمەكتە ئىكەن. ئاپتورنىڭ قارىشىچە، شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتى ناتوغا ئەزا بولمىغان دۆلەتلەر ھەمكارلىق تورىنى قايتىدىن كۈچەيتىشمۇ مۇھىم تاللاشلاردىن بىرى بولۇپ، بۇ ھال ئامېرىكىنىڭ بۇ ھەمكارلىق تورى ئىچىدىكى دۆلەتلەر بىلەن بولغان ھەربىي، پەن تېخنىكا ۋە باشقا مۇھىم ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇشىنى كۈچەيتىدىكەن.
ئامېرىكا پرېزىدېنتى جو بايدېن مەمۇرىي بۇيرۇق ئىمزالاپ، ئامېرىكىنىڭ خىتاينىڭ يۇقىرى پەن تېخنىكا ساھەسىگە مەبلەغ سېلىشىنى چەكلىدى. توققۇزىنچى ئاۋغۇست كۈنى پرېزىدېنت جو بايدېننىڭ ئىمزاسى بىلەن ئېلان قىلىنغان مەمۇرىي بۇيرۇقتىن قارىغاندا، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئامېرىكىلىقلارنى، خىتاي، خوڭكوڭ ۋە ماكاۋدىكى سۈنئىي ئەقىل، يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ۋە كىۋانت تېخنىكىسى قاتارلىق يۇقىرى تېخنىكىلىق ساھەلەرگە مەبلەغ سېلىشى ۋە سودا قىلىشتىن چەكلەيدىكەن ۋە بۇنداق سودىلارنى مالىيە مىنىستىرلىقىغا خەۋەر قىلىشنى تەلەپ قىلىدىكەن. جو بايدېن بۇيرۇقتا دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك دۆلەتلەرنىڭ سەزگۈر تېخنىكىلارغا ئىگە بولۇشى پەيدا قىلىۋاتقان خەۋپنىڭ جىددىيلىكىنى تىلغا ئېلىپ، بۇ ئۇلارنىڭ

يەر شارى سانائەت ئالاقىسى ۋە تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ بىخەتەرلىكىگە ئېغىر دەخلى يەتكۈزىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرلىقى بولسا بۇ ھەقتىكى باياناتىدا بۇ قارارنى بىزنىڭ ئوچۇق مەبلەغ سېلىش ۋەدىمىزگە كاپالەتلىك قىلىش بىلەن بىرگە دۆلەت بىخەتەرلىكىمىزنى قوغداش يولىدىكى بىر قاراتمىلىق ھەرىكەت دەپ تەرىپلىگەن ۋە خىتاينى سەزگۈر تېخنىكا ۋە مەھسۇلاتلارنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئەتراپلىق ئۇزۇن مۇددەتلىك ئىستراتېگىيەسىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە ئامېرىكا سالغان مەبلەغنى سۇيىئىستېمال قىلىپ، ئۇنى ھەربىي ئىشلار ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم بولغان بىر يۈرۈش سەزگۈر تېخنىكىلارنى ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇشقا ئىشلەتتى، دەپ ئەيىبلىگەن. مەلۇم بولۇشىچە، مەمۇرىي بۇيرۇقنى ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرلىقى، ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقى ۋە شۇنىڭدەك مۇناسىۋەتلىك ئورگانلار بىرلىكتە ئىجرا قىلىدىكەن. مەمۇرىي بۇيرۇق ئامېرىكا پرېزىدېنتىنىڭ فېدېراتسىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ھەرىكىتىنى باشقۇرىدىغان ئىمزالىق كۆرسەتمىسى بولۇپ ئۇ ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ تەستىقىنى تەلەپ قىلمايدۇ ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئۇنى ئاغدۇرۇپمۇ تاشلىيالمايدۇ ئامېرىكا پرېزىدېنتلىرى ئالاھىدە ئەھۋاللاردا بۇ ھوقۇقنى قوللىنىپ كەلگەن

خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورى قاتارلىق ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى تارقاتقان خەۋەردىن قارىغاندا بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا يازلىق ئاشلىقتا ئومۇمىي ھوسۇل يەتتە مىليون ئون ئىككى مىڭ توننىغا يېتىپ بۇلتۇرقىغا سېلىشتۇرغاندا تۆت يۈز ئاتمىش مىڭ توننا ئاشقان يازلىق ئاشلىق ھوسۇلىدا تارىختىكى يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلىپ ئومۇمىي ھوسۇلنىڭ ئېشىش مىقدارى خىتاي بويىچە بىرىنچى ئورۇنغا ئۆتكەن خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورى بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە مۇنداق دېگەن.

خەۋەردىن قارىغاندا خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمىنىمۇ كېڭەيتكەن بولۇپ ئاپتونوم رايون بويىچە يازلىق ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش كۆلىمى جەمئىي ئون سەككىز مىليون يۈز ئاتمىش تۆت مىڭ موغا يەتكۈزۈلۈپ ئالدىنقى يىلدىكىدىن يەتتە يۈز توقسان ئىككى مىڭ مو كۆپەيتىلگەن ئىكەن جۈملىدىن ئۇيغۇر ئېلى تېرىلغۇ يەرنىڭ ئېشىش مىقدارى بويىچىمۇ بىرىنچى ئورۇنغا ئۆتكەن

رايوننىڭ يەر ئاستى ۋە يەر ئۈستى بايلىقلىرىنى ھەددى ھېسابسىز ئېچىپ ئېكولوگىيىلىك تەڭپۇڭلۇقنى ئېغىر بۇزۇۋاتقانلىقىنى ئەيىبلىمەكتە خىتاي دائىرىلىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى خىتاينىڭ پاكىز ئېنېرگىيە قۇرۇلۇشى بويىچە ئون مىليون كىلوۋاتلىق يېڭى ئېنېرگىيە بازىسىنى قەشقەرنىڭ مارالبېشى يەكەن ۋە يېڭىشەھەر ناھىيىلىرى قىلىپ بېكىتىپ قۇرۇلۇشنى باشلىغانىدى خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئونىنچى ئاۋغۇستتىكى خەۋىرىدىن قارىغاندا، يەكەن، مارالبېشى ناھىيەلىرىدىكى بىر قىسىم فوتوۋولت تورى پۈتۈپ ئىشقا كىرىشكەن. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان قەشقەردىكى فوتوۋولت تورىنىڭ ئۇلىنىشى بىر مىليون ئالتە يۈز توقسان مىڭ كىلوۋاتقا، ئەڭ يۇقىرى مەھسۇلات مىقدارى بىر مىليون ئۈچ يۈز مىڭ كىلوۋاتقا يېتىپ، دۆلەت ئېلېكتىر تورى قەشقەر توك بىلەن تەمىنلەش شىركىتى تورىدىكى ئەڭ چوڭ توك بىلەن تەمىنلەش زەنجىرى بولۇپ قالغان. بۇ ھال خىتاي ھۆكۈمىتى ئىجرا قىلىۋاتقان ئىقتىسادىي تالان تاراج خاراكتېرىدىكى شىنجاڭنىڭ توكىنى سىرتقا يۆتكەش قۇرۇلۇشىنىڭ نۆۋەتتە ئۈزلۈكسىز كېڭىيىۋاتقانلىقىنى تېخىمۇ ئېنىق كۆرسىتىپ بەرمەكتە قەشقەر رايونىدا قۇياش ۋە ئىسسىقلىق بايلىقى مول بولۇپ يىللىق ئوتتۇرىچە كۈن چۈشىدىغان ۋاقىت ئىككى مىڭ يەتتە يۈز قىرىق سائەتكە يېتىدىكەن شۇڭا ئۇ مول قۇياش ئېنېرگىيەسى مەنبەسى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن خەۋەردە يېقىنقى يىللاردىن بۇيان قەشقەر توك بىلەن تەمىنلەش شىركىتىنىڭ فوتوۋولتىك تورىنىڭ ئۇلىنىشى ۋە ئىستېمالنى تېزلىتىش ئۈچۈن قەشقەر توك بىلەن تەمىنلەش شىركىتى تور قۇرۇلۇشىنى ئۈزلۈكسىز تېزلىتىپ يەتتە يۈز ئەللىك كىلوۋاتلىق ئېلېكتىر تورى ئىككى يۈز يىگىرمە كىلوۋاتلىق ئۈزۈك ئېلېكتىر تورى ۋە بىر يۈز ئون كىلوۋاتلىق زەنجىرسىمان ئېلېكتىر تورى قۇرغانلىقى دېيىلگەن خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئىلگىرىكى خەۋىرىدە پاكىز ئېنېرگىيە قۇرۇلۇشىنىڭ قەشقەردە يولغا قويۇلۇشى بىلەن فوتوۋولتنى قوللاش تۈرلىرى لىتىي ئىيونلۇق باتارېيە ئىشلەپچىقىرىش تۈرلىرى شۇنىڭدەك سىم ۋە سىملىق كابېل ئىشلەپچىقىرىش تۈرلىرىنىڭ ئارقا ئارقىدىن ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ ئون ئىككى مىڭ ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق يەرلىك ئېشىنچا ئەمگەك كۈچى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇلغانلىقىنى بىلدۈرگەن قەشقەردىكى بۇ ئون مىليون كىلوۋاتلىق يېڭى ئېنېرگىيە تورى تاماملانغاندىن كېيىن يىللىق ئىشلەپچىقىرىدىغان فوتوۋولت ئېلېكتىر ئېنېرگىيەسى تەخمىنەن ئون بەش مىليارد كىلوۋات سائەتكە يېتىدىغان بولۇپ ئۇ تۆت مىليون توننىدىن كۆپرەك ئۆلچەملىك كۆمۈرگە باراۋەركەن خىتاينىڭ ئېنېرگىيە بازىسى دەپ ئاتىلىدىغان ئۇيغۇر ئېلىدىكى پاكىز ئېنېرگىيە ئىشلەپچىقىرىش ساھەسى ئۇيغۇر ئېلىدىكى مۇھىت بۇلغىنىشى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە ئەڭ ئېغىر باغلانغان ساھە بولغانلىقى ئۈچۈن ئىزچىل كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرىنىڭ تەنقىد ئوبيېكتى بولۇپ كەلگەنىدى قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىۋاتىمىز ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىنى ئاڭلاۋاتىسىلەر ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئونىنچى ئاۋغۇست پەيشەنبە كۈنلۈك پروگراممىسى يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلىدىڭلار تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنى

ئىجتىمائىي ۋە ئېقىم مەسىلىلىرىگە مۇناسىۋەتلىك تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت، مەخسۇس پىروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. قەدىرلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار. تۆۋەندە دىققىتىڭلار تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.

كانادانىڭ ئالبېرتا ئۆلكىسىدىكى ئەدمىنتون شەھىرىدە ئۆتكۈزۈپ كېلىۋاتقان خەلقئارالىق چوڭ مەدەنىيەت بايراملىرىدىن ئەدمىنتون مىراس فېستىۋالىنىڭ ئەللىكىنچى نۆۋەتلىكى بەشىنچى ئاۋغۇستتىن سەككىزىنچى ئاۋغۇستقىچە كانادانىڭ ئەدمونتون كۆرگەزمە مەيدانى ۋە بوردېن باغچىسىدا ئۆتكۈزۈلگەن ئىككىنچى قېتىم بۇ فېستىۋالغا قاتنىشىپ چېدىر تىككەن شۇ ئەتراپتىكى ئۇيغۇرلار بۇ پۇرسەتتە ئۇيغۇر مەدەنىيەت سەنئەت ئۆرنەكلىرىنى بايرام ئەھلىگە نامايان قىلغان بولۇپمۇ ئۇيغۇر ناخشا مۇزىكىلىرى ياڭراپ تۇرغان ئۇيغۇر چېدىرىدىن تارىغان ئوخشىغان ئۇيغۇر لەغمىنىنىڭ مەززىلىك پۇرىقى تاماشىبىنلارنى جەلپ قىلغان فېستىۋال ئەھلى بېلەت تاشلاپ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق مىراس فېستىۋالىدىكى ئەڭ ئالقىشقا ئېرىشكۈچى چېدىر دېگەن شەرەپكە ئۇيغۇرلار ئېرىشكەن تۆۋەندە گۈلچېھرەنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان ئىرقىي ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىغا قارشى، مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ھەر قايسى دۆلەتلەردە جامائىتىنىڭ ئازلىقى شارائىتىنىڭ چەكلىمىلىرىگە قارىماي، ئۆزىنىڭ مەدەنىيەت مىراسلىرىنى، تارىخى ۋە تىلى، مىللىي كىملىكىنى ساقلاپ قېلىشقا تىرىشماقتا. ئۇيغۇرلار ياشاۋاتقان ھەر قايسى جايلاردا ئۆتكۈزۈلىدىغان فېستىۋال، بايراملارنى ئۆز مەدەنىيىتىنى نامايەندە قىلىشنىڭ ياخشى بىر پۇرسىتى دەپ بىلىپ، ئاكتىپلىق بىلەن قاتنىشىپ كەلمەكتە. كانادانىڭ ئەدمىنتون مىراس فېستىۋالىغا بۇلتۇر ئۇيغۇرلارمۇ قاتنىشىش پۇرسىتىگە ئىگە بولۇپ، تۇنجى قېتىم چېدىر تىككەن ئىدى. مانا بۇ يىل يەنە بۇ فېستىۋالدىن ئورۇن ئالدى. كانادا ئالبېرتا ئۆلكىسىنىڭ ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ بۇ قېتىم مەزكۇر ئۆلكىدە يېرىم ئەسىردىن بۇيان ئۆتكۈزۈلۈپ كېلىۋاتقان خەلقئارالىق كاتتا بايرام بولغان ئەدمىنتون مىراسلار فېستىۋالىغا ئىككىنچى قېتىم ئۇيغۇر چېدىرىنى تىكىشى، بۇ نۆۋەت مەزكۇر خەلقئارالىق فېستىۋالنىڭ ئەللىكىنچى نۆۋەتلىكى بولغاچقا، تېخىمۇ داغدۇغىلىق بولغان ئىكەن. بايرام پائالىيەتلىرى چۈشتىن بۇرۇن باشلىنىپ، تاكى قاراڭغۇ چۈشكىچە داۋام قىلغان. Edmonton Heritage Festival. مەزكۇر فېستىۋالغا ئۇيغۇرلارنى تەشكىللىگەن ئالبېرتا ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى مۇكەررەم قۇربان خانىم ئالبېرتادىكى ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ بۇ فېستىۋالغا ئەمدىلا ئىككىنچى قېتىم قاتنىشىشى بولۇشىغا قارىماي، ئاتمىش ئالتە دۆلەت ۋە مىللەتنىڭ مەدەنىيىتىنى نامايان قىلغان بۇ بايرامدا ئۇيغۇر جامائىتى تىككەن چېدىر ۋە كۆرسەتكەن ئېسىل مەدەنىيەت-سەنئەت نومۇرلىرى بىلەن فېستىۋالدا بىرىنچىلىكنى ئالغان. يەنە فېستىۋالدا ئۇيغۇرلارنى تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن خىزمەت قىلغان ئۇيغۇر ئائىلىلىرى بۇ قېتىم زىيارەتچىلەرگە تۇنجى قېتىم ئۇيغۇر تائاملىرىنىمۇ سۇنغان بولۇپ، بولۇپمۇ ئۇلار ئۇيغۇر لەغمىنىنى نەق مەيداندا تەييارلاپ چىقارغان. ئۇلار ئۇيغۇر چېدىرىنى زىيارەت قىلغۇچىلارنىڭ كۆپلۈكىدىن يېتىشەلمەي قالغان ئىكەن.
بۇ يىل ئەدمىنتون ئۇيغۇر جەمئىيىتى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بۇ فېستىۋالغا ئىككىنچى قېتىم قاتنىشىشىمىز، ئەدمىنتون ئۇيغۇر جەمئىيىتى ئەڭ ياخشى فېستىۋالىست مۇكاپاتىغا ئېرىشتۇق. بۇ فېستىۋالغا ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئىلتىماس قىلىشقا باشلىغانتۇق، ئۇلارنى قايىل قىلىپ بۇنى بۇ فېستىۋالغا قاتنىشىش ھوقۇقىنى ئالغانىدۇق. بىرىنچى قېتىملىق ئۆتكەن يىلى بولدى. ئۇنىڭدا بىز مەدەنىيىتىمىزنى تونۇشتۇرغان. بۇ قېتىملىقتا يېمەك مەدەنىيىتىمىزنى تونۇشتۇرايلى دەپ لەغمەن ئەمدى بۇنى پۈتۈن دۇنيادا يېگەنلەر ياخشى كۆرمىگىنى يوق. ئاۋارىچىلىق دېگەن گەپ بىلەن بىز نېمە قىلدۇق، قانداق قىلساق بولىدۇ دەپ، ئەمما بىز بۇنىڭدا چىڭ تۇرۇپ بۇنى قىلدۇق دېگەندەك بۇ لەغمىنىمىز ھەممە يەرگە داڭ كەتتى. شۇ يەردە يەنە نامىمىز چىققانلىقى ئۈچۈن ھەممىسى بىزنىڭ چېدىرغا كەلدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە يەنە بىز ئۇيغۇرلارنىڭ چېدىرىغا ئېدمونتوننىڭ شەھەر باشلىقى، ۋالىي كەلدى. يەنە بىزنىڭ ئالبېرتا رايونىنىڭ مىنىستىرى كەلدى. ئۇنىڭدىن كېيىن لەڭمەنلىرىمىزنى ئۇلارغا تېتىتتۇق. ئالبېرتا رايونى كۆچمەنلەر ئىدارىسىنىڭ بىرىنچى قول باشلىقى مۇھەممەد ياسىن دېگەن ئادەممۇ كەلدى. ئۇ بىزگە كېلىپ ئۇيغۇر چېدىرىنى زىيارەت قىلدى. بىز ئۇلار بىلەن مۇشۇلارنىڭ ھەممىسىگە بىز. ئون مىڭ ئۇيغۇرنىڭ كېلىدىغانلىقى، ئالبېرتا رايونىمۇ بۇلارنى بۇ يەرگە يەرلەشتۈرۈشتە قانداق بىر ياردەمدە بولالايدىغانلىقى، ئۇنى سۆزلەشتۇق ۋە باشقا ئاشۇ كەلگەنلەر بىلەنمۇ بىز ئىزچىل بۇنى سۆزلىشىپ كېلىۋاتقان.
مۇكەررەم خانىمنىڭ بايان قىلىشىچە، بۇ بايرام گەرچە پۈتۈن مەدەنىيەت-سەنئەت بىلەن تونۇشتۇرۇشنى ئالغان بايرام بولسىمۇ، ئۇيغۇرلار ئۆزىنىڭ تىككەن چېدىرىنى، شەرقىي تۈركىستان بايرىقى رەڭگىدە، شۇنداقلا دۆلەت گېربى چۈشۈرۈلگەن، ئۇيغۇر دەپ يېزىلغان لوزۇنكا، ئەتلەس پەردە ۋە ئۇيغۇر گىلەملىرى، مۇزىكا ئەسۋابلىرى، ھەر تۈرلۈك رەڭدار دوپپىلار بىلەن بېزىگەن ئۇيغۇرلار ئۈستىگە ئۇيغۇر دەپ يېزىلغان، شەرقىي تۈركىستان بايرىقى چۈشۈرۈلگەن مايكىلارنى كىيىپ، ئۇسسۇللارنى ئويناپ مۇلازىمەت قىلغان.
بۇ يەردە ئەمدى مەن ئالاھىدە ئېدمونتوندىكى بارلىق ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە ناھايىتى رەھمەت ئېيتىمەن. بۇ لەغمەنلەرنى خانىم قىزلىرىمىز، خانىملىرىمىز ئاشۇ ئۆيدە ئون كىلولاپ ئۇنلاردا پىلتە قىلىپ، بۇنىڭ ھازىرلىقلىرىنى قىلىپ دېگەندەك ئاشۇنداق بىر قولمۇ قول ئىتتىپاقلىق، بىرلىككە كەلگەن بىر نېمە بىلەن بۇ نەتىجە قازاندى. ئۇندىن باشقا يەنە ئالاھىدە رەھمەت ئېيتىدىغىنىم كالگارىدىن كەلگەن قېرىنداشلار. قاتناشقان ئائىلە بويىچە بۇ پائالىيەتنىڭ يەنە ناھايىتى ياخشى ئۆتكۈزۈلۈشىگە ياردەمدە بولدى. كىچىك كىچىك ئىشلاردىن بىر ئىشلارنى تۇتۇپ ماڭساق، شۇنى دەستەكلىسەك، چوقۇم بىر نەتىجە قازىنىدىغانلىقىمىزنى تېخىمۇ بىر تونۇپ يەتتۇق.
ئۇيغۇر ناخشا مۇزىكىلىرى ياڭراپ تۇرغان ئۇيغۇر چېدىرىغا يىغىلغان تاماشىبىنلار ئۇيغۇرلار بىلەن تەڭ ئۇسسۇلغا چۈشكەن.

ئاتمىش ئالتە دۆلەتنىڭ ئىچىدە بىز بىرىنچى بولدۇق، تامىقىمىز لەززەتلىك تاماق مۇكاپاتىنى ئالدۇق. يىراق يېقىندىن كەلگەن مۇشۇ يەر قېرىنداشلار ھەممىمىز بىرلىشىپ بۇ ئىشنى شۇنچىلىك ياخشى ئېلىپ باردۇقكىن، بىزنىڭ لەڭمىنىمىز داڭ چىقىرىۋەتتى، شەخسەن ئۈچ كۈن بىز شۇنداق جىق لەڭمەن ساتتۇق، پولۇمۇ شۇنچىلىك ئوخشىدى. قىلىمەن دېسەك قىلالايدىكەنمىز، بۇنىڭغا ۋاقىت كېتىدىكەن، جاپا كېتىدىكەن، پۇرسەت كېتىدىكەن، ئىقتىساد كېتىدىكەن. ئەمما مۇشۇلارغا بەرداشلىق بېرىپ قىلغان ۋاقتىمىزدا، بىرلىكىمىز بولغان ۋاقتىدا مۇشۇنداق نەتىجىلەرنى ئېرىشەلەيدىكەنمىز. ئاخىرىدا دەيدىغىنىم، بىزنىڭ مۇشۇ نەتىجىگە ئېرىشىشىمىزگە يەنە بىر سەۋەب، ۋەتەندىكى يۈز مىڭلاپ جازا لاگېرىدا يېتىۋاتقان خەلقىمىزنىڭ ئىسسىق قېنى. مۇشۇ بىر پۇرسەتكە بىزنى ئىگە قىلدى دەپ قارايمەن. چۈنكى دۇنيا بىزنىڭ نېمە بولۇۋاتقانلىقىمىزنى، ھە خىتاينىڭ بىزگە نېمە زۇلۇم قىلىۋاتقىنى تونۇپ يەتكەنلىكى ئۈچۈن ئەسلى بۇ بىر مەدەنىيەتلىك ئىلغار مىللەتكەن بىز بۇلارنى بۇنداق كۆمۈپ قويساق بولمايدىكەن دەپ بىزگە بۇنداق بىر ياخشى پۇرسەتنى بەردى پۇرسەتنى بەرگەن كانادا ھۆكۈمىتىگە رەھمەت ئېيتىمەن.
ئېدمىنتون مىراس فېستىۋالى كانادادىكى ئەڭ كۆپ ئادەم ئىشتىراك قىلىدىغان بايراملارنىڭ بىرى. بۇ چوڭ فېستىۋالدا ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئىسىملىرى بىلەن چېدىرلار تىكىلىدىغان بولۇپ، چېدىرلاردا ھەر خىل دۆلەتلەرنىڭ مىللىي يېمەكلىك، مىللىي كىيىم ۋە ئۆزلىرىگە خاس مىللىي مەدەنىيەت خاتىرە بۇيۇملىرى كۆرگەزمە قىلىنىدۇ ۋە سېتىلىدۇ. بۇ يەنە ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ مىللىي ناخشا-ئۇسسۇل مۇزىكىلىرى ئورۇندىلىدىغان، تاماقلىرىمۇ سېتىلىدىغان كۆپ مەنبەلىك، رەڭدار بىر بايرام. ئۇيغۇرلار بۇ قېتىملىق بايرامدا مۇلازىمىتىنى تاماق ئارقىلىق تېخىمۇ كېڭەيتىش بىلەن يەنىمۇ زور ئالقىشقا ئېرىشكەنلىكى يەرلىك مەتبۇئاتلاردىمۇ تىلغا ئېلىنغان بولۇپ، ئېدمىنتون ژۇرنىلىنىڭ بەشىنچى ئاۋغۇست مەزكۇر فېستىۋال توغرىلىق تارقاتقان خەۋىرىدىمۇ ئۇيغۇر چېدىرىنى ئايرىم تونۇشتۇرغان. ئۇنىڭدا ئون يەتتە ياشلىق، مەھلىيا چېتىنكايا ئۇيغۇر چېدىرىنى كۆرگەزمە قىلىۋاتىدۇ. ئۇنىڭ دادىسى تۈرك، ئانىسى ئۇيغۇر. ئۇيغۇر چېدىرى ئۇدا ئىككىنچى يىلى فېستىۋالغا قاتناشتى. بۇ قېتىم ئۇلار ئۆز دۆلىتىنىڭ تەمىنى تەقدىم قىلدى، دەپ يېزىلغان. ماقالىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇدا ئۈچ كۈن قولدا تارتقان ئۇيغۇر لەغمىنىنى بايرام ئەھلىگە تەقدىم ئېتىدىغانلىقى يېزىلغان. ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ فېستىۋالغا كىرىشىگە كانادادا تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان مەھلىيا چېتىنكايا ھالقىلىق رول ئوينىغانلاردىن بىرى. مەھلىيا ئۇيغۇر داۋاسى سېپىدىكى ئاكتىپ ياشلارنىڭ بىرىگە ئايلانغان ئىكەن. Heritage Festival ئىككى يىل بۇرۇن بىز تۈركىيەنىڭ نېمىسىگە ياردەم قىلغانىدۇق، تۈركىيەنىڭ تەنتى دەيمىز. ھەم ئاشۇ يەرگە قارىساق ئۇ ھەممە ئادەم كېلىدىكەن، ھەممە ئادەم سوئال سورايدىكەن. ھەممىسى كۆرۈشنى خالايدۇ، يەنە بىر نەرسە ئۆگەنگۈسى كېلىدىكەن. يەنى چادىردا ئىشلەپ، تۈرك دوستلىرىمىزدىن سورىغان ئىدۇق. ئۇلارمۇ خۇشاللىق بىلەن بىزنى تونۇشتۇردى، ئۇلارغا رەھمەت. ھەم بىز ئەسلىدىن باشلاپ، كۆرەرسىز قانچە قېتىم ۋەتەندە بۇ كامپلارنى بىلىدىكەن، نېمە بولايۋاتقانلىرىنى بىلىدىكەن، ئەمما ئۇيغۇرلار كىم؟

داۋا ئەمەسكەن سادەجە كۈلتۈرنى ئۆگىتىدۇ دەپ دېيىشى مۇمكىن. ئەمما مۇشۇ بىزنىڭ تالانتلىرىمىزنى ئىشلىتىپ، مۇشۇ بىزنىڭ ياخشى نەرسىلىرىمىزنى ئىشلىتىپ، ئاشۇ يەردىن باشلايمىز داۋا كىرىشنى، ئاندىن كېيىن ئاستا ئاستا باشقا avenue دەيمىز، باشقا شەكىللەر بىلەن داۋا بىزنىڭ ئۆزىمىزنىڭ شەخسىي داۋا رولىمىزنى چوڭايتالايمىز.
فېستىۋالنى ئورۇنلاشتۇرۇشقا مەسئۇل كىشىلەردىن ئېدمىنتون مىراسلار فېستىۋال جەمئىيىتىنىڭ ئىجرائىيە رەئىسى روب روھاتىن ئەپەندى مۇنداق دېدى.
بىز فېستىۋالىمىزغا ئۇيغۇر چېدىرىنىڭ قاتناشقانلىقىدىن بەكمۇ خۇشال ۋە پەخىرلەندۇق. بىز بۇلتۇر تۇنجى قېتىم خۇشاللىق بىلەن ئۇيغۇر جامائىتىگە ئۆزلىرىنىڭ مىللىتىگە ۋاكالىتەن مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قاتناشتۇرۇشقا ئىجازەت بەرگەن. چۈنكى بىز ئۇلارنىڭ يوقىلىش گىردابىدا تۇرغان بىر مىللەت ۋە مەدەنىيەت بولغانلىقى ئۈچۈن، بىز ئۇلارنىڭ بۇ يىللىق بايرىمىمىزغىمۇ تەكرار قاتناشقانلىقىنى قىزغىن قارشى ئالدۇق. ئۇلار بۇ قېتىم چېدىرىنى مەدەنىيەت سەنئەتتىن باشقا يەنە تاماقلىرىنى كۆرسىتىشكىمۇ كېڭەيتتى.
and this year we were excited to welcome them back and expand their pavilion to include both food and entertainment.

تۈرك مەدەنىيەتلىرىنى نامايان قىلىپ كېلىۋاتقان ئىدۇق. ئۇيغۇر دوستلىرىمىز بۇ جەرياندا بىزگە كۆپ ياردەملەردە بولۇپ كەلدى. بىز ئۇلارنى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىل ئالبېرتا ئۇيغۇر جەمئىيىتىنى مەزكۇر فېستىۋال كومىتېتىغا تونۇشتۇردۇم ۋە ئۇلارغا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ئىنتايىن باي ۋە ئۇزاق تارىخقا ئىگە ئىكەنلىكى بىلەن فېستىۋالغا قاتنىشىشقا مۇناسىپ ئىكەنلىكىنى ئاڭلاتتىم. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئۇيغۇرلارمۇ بۇ فېستىۋالدىن ئورۇن ئالدى. بۇ فېستىۋالدا ئەمدى ئىككى يىل بولغىنىغا قارىماي زور دىققەت تارتتى ۋە زور ئۇتۇق قازاندى. بۇ فېستىۋالدا ئۇيغۇرلارنىڭ يالغۇز بىر مىللەتنىڭ مەدەنىيىتىنى نامايان قىلىش ئۈچۈنلا ئەمەس، ئۇيغۇرلارنىڭ نامىنىڭ بايرامدا داۋاملىق ۋەكىللىك قىلىنىشى مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. بىز ھەممىمىز بەك سۆيۈندۇق. بولۇپمۇ ھەممىمىز يىلتىزىمىز بىر، تۈرك ئائىلىسىنىڭ بىر ئەزاسى بولغىنىمىز ئۈچۈن بىز داۋاملىق ئۇيغۇرلارنى قوللايمىز. ئاخىرىدا سۆزۈمنى ئاتاتۈرك مۇستافا كامالنىڭ قانداق بەخت ھە، تۈرك بولماق دېگەن سۆزلىرى بىلەن ئاياغلاشتۇرماقچىمەن. Mustafa Kemal Atatürk'ün

ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنى باشلانغان يۈز كۈنلۈك قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتىنىڭ خوتەندە ئەڭ قاتتىق ئىجرا قىلىنىۋاتقانلىقى ئاشكارىلاندى بۇ ھەقتىكى تېلېفون زىيارىتىمىز جەريانىدا خوتەندىكى مېھمانخانا خادىملىرى خوتەن پۈتۈن شىنجاڭ بويىچە ئەڭ خاتىرجەم جاي دەپ تەرىپلىدى. ئۇلارنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خوتەندە باشقۇرۇش ئەڭ قاتتىق ئىجرا قىلىنىۋاتقان بولۇپ، ھەر بەش يۈز مېتىردا بىر ساقچى پونكىتى، ھەر يۈز مېتىردا بىر ساقچى بار بولۇپ، ئەتراپنىڭ ھەممىسىنى ساقچىلار قاپلىغانىكەن. بۇنداق شارائىتتا خىتاي ساياھەتچىلىرى ئۆزىنى بىخەتەر ھېس قىلسا بولىدىكەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ تەپسىلىي مەلۇماتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئۇيغۇر دىيارىدا ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنىدىن توققۇزىنچى ئاينىڭ ئوتتۇزىنچى كۈنىگە قەدەر داۋام قىلىدىغانلىقى ئېلان قىلىنغان يۈز كۈنلۈك قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتى گەرچە ھەر قايسى شەھەرلەردە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما خوتەندە بۇ خىل باستۇرۇشنىڭ ئەڭ قاتتىق ئىجرا قىلىنىۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى باياناتچىسى دىلشات رىشىت ئەپەندىنىڭ سەككىز. سەككىزىنچى ئاۋغۇست رادىيومىز ئۇيغۇر بۆلۈمىگە بىلدۈرۈشىچە، ئۇلار ئاتالمىش يۈز كۈنلۈك قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتى باشلانغان دەسلەپكى مەزگىللەردىلا خوتەن ۋىلايىتى تەۋەسىدىن بىر يۈز ئەللىك ئۇيغۇرنىڭ تۈرمىگە تاشلانغانلىقىنى، ئىككى مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇرنىڭ ھەر خىل باھانىلەردە ئاتالمىش تەربىيەلەش مەركەزلىرى نامىدىكى لاگېرلارغا قامالغانلىقىدىن خەۋەردار بولغان. بۇ ئۇچۇرنىڭ ئۆزىنى ئەمدى بىز ۋەتەندىن ئالدۇق، بولۇپمۇ خوتەن ۋىلايەتتە ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ يۈز كۈنلۈك زەربە بېرىش ھەرىكەتنىڭكى ئۇچۇرىنى بىز ۋەتەندىن ئالدۇق. ئەمدى بۇ خوتەن پۈتۈن ۋىلايەتنىڭكى مىڭدىن ئارتۇق يېزىلاردىن ھازىرغىچە بىزگە كەلگەن مەلۇمات بويىچە ئەمدى بىر يۈز قىرىق توققۇز ئادەمنى قولغا ئېلىنغان ئەمدى. بۇنىڭ ئارىسىدا ئەڭ كىچىكى ئون ئۈچ ياشكەن. ئۇنىڭدىن سىرتقى ئەمدى ئىككى مىڭ ئاتمىش توققۇز ئادەمنى ئەمدى بۇ خىتايلار بۇ ھازىرقى بەلگىلىگەن كىيىم كىيىش مەدەنىيەت دېگەن ئۆلچەمسىگە خىلاپلىق قىلغانكەنمىش ئەمدى بۇلارغا ئەمدى بۇلارنىڭ ئارىسىدىكى بەزەنلىرىنى جەرىمانە قويغان بەزەنلىرىنى تەربىيىلەش كۇرسىغا لاگېرغا بىۋاسىتە يوللىغان تۇتقان خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدىن خوتەن ۋىلايەتلىك تېلېۋىزىيە ئىدارىسىنىڭ يەتتىنچى ئاينىڭ ئون بىرىنچى كۈنىدىكى خەۋىرىدىمۇ، خوتەن ۋىلايىتىدە يۈز كۈنلۈك قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتىنىڭ باشلىنىشىدىلا ناھايىتى قاتتىق ئېلىپ بېرىلغانلىقى بىلدۈرۈلگەن ئىدى. خوتەن ۋىلايىتىدىكى جامائەت خەۋپسىزلىكى ئورگانلىرى ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنىدىن توققۇزىنچى ئاينىڭ ئوتتۇزىنچى كۈنىگىچە يازلىق ئامانلىق ساقلاش بويىچە زەربە بېرىش، تۈزەش ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرىدۇ. ئومۇميۈزلۈك تۈزەش ئارقىلىق قانۇنغا خىلاپ جىنايەتلەرگە زور كۈچ بىلەن زەربە بېرىلىپ، تۈرلۈك يوشۇرۇن خەۋپ- خەتەر ئامىللىرى تۈگىتىلىپ، جەمئىيەت ئامانلىقى مۇھىتى ساپلاشتۇرۇلىدۇ.
ئاتالمىش يۈز كۈنلۈك قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتىنىڭ خوتەندىكى ئەھۋالىنى ئىگىلەش ئۈچۈن قىلغان تېلېفونلىرىمىز داۋامىدا خوتەندىكى ساقچى ئىدارىسى خادىمى ھەرىكەت ھەققىدە سورالغان سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بېرىشنى رەت قىلدى.

ئەمما خوتەن دىيارىدىن تېلېفونىمىزنى ئالغان ئىككى نەپەر مېھمانخانا خادىمى خوتەندە باشقۇرۇشنىڭ ئەڭ قاتتىق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ، خوتەن پۈتۈن شىنجاڭ بويىچە ئەڭ بىخەتەر جاي دەپ تەرىپلىدى. ئاۋۋال تېلېفونىمىزنى ئالغان ئايال مۇلازىم يۈز كۈنلۈك قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتى مەزگىلىدىكى

بارغانچە كۆپىيىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتىپ، مېھمانخانىغا چۈشكەن ساياھەتچىلەرنىڭ بىخەتەرلىكىدىن ئەنسىرەشنىڭ ھاجىتى يوقلىغىنى تەكىتلىدى. تېلېفوننى ئاغان يەنە بىر ئۇيغۇر مۇلازىمەتچى خوتەندىكى مۇقىملىق تەدبىرلىرى ھەققىدە توختالدى.
ئۇ خوتەن كوچىلىرىدا ھەر يۈز مېتىردا بىر ساقچى، بەش يۈز مېتىردا بىردىن ساقچى پونكىتى بارلىقىنى، ساقچىلارنىڭ كېچە-كۈندۈز چارلاش ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ھەئە، بىخەتەر ھازىر خوتەندە، ئەمما باشقا ئەھۋاللار يوق يا ئۆسۈپ كېمىشىپ تۇرغىنى قارىسىلا. ساقچى پونكىتلىرى ھازىرمۇ بارمۇ ھەممە يەردە؟
ھەئە، خوتەندە ھازىر بار بىزنىڭ جيۇديەننىڭ ئۆزىمۇ سىلىم بىرسى بار، ئاندىن ما جيۇديەننىڭكى.

خىتاي پۇقرالىرى ئۈچۈن يارىتىلغان بولۇپ، رايوندىكى ئۇيغۇرلار ئەمەلىيەتتە ئەڭ قاتتىق نازارەت ۋە باستۇرۇش ۋەزىيىتىدە ياشىماقتا ئىكەن. خىتاينىڭكى خاتىرجەم رايون دېگەن يېرىنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇر ئۈچۈن شۇ ئوچۇق تۈرمە. ئۇيغۇرلار ئۇ يەردىكى خۇددى ھېلىقى قەپەسنىڭ ئىچىدىكى مايمۇن، ئويۇن قويۇش ئۈچۈن ئۇنى قەپەسىدىن چىقىرىپ بىردەم سەكرىگەندىن كېيىن يەنە ئاپىرىپ قەپەسكە سولاپ قويىدىغان شۇ مايمۇنلار ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇ يەردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ كۈنى. لاگېر. تۈرمە، ئوچۇق تۈرمىدە ياشاۋاتقان ۋەھىمە ئاستىدا.
خىتاي تاراتقۇلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق يۈز كۈنلۈك قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتى خىتاي ج خ مىنىستىرلىقىنىڭ بىر تۇتاش پىلانلىشى بىلەن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ھەرىكەت. ئەمما بۇ ئاتالمىش زەربە بېرىش ھەرىكىتى باشلىنىشىدىنلا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەر قايسى شەھەر، ۋىلايەتلىرىدە ئىنتايىن داغدۇغىلىق ئېلىپ بېرىلغان. ھالبۇكى، خوتەن ۋىلايىتىدىمۇ. بولسا ئەڭ قاتتىق رەۋىشتە داۋام قىلماقتا ئىكەن. ئىلشات ھەسەن ئەپەندى بۇنىڭ سەۋەبى ھەققىدە يەنە مۇنداق دېدى. خوتەن ئۇيغۇرنىڭكى ئاخىرقى قېلىپ قالغان ئۇيغۇرلار ھازىرغىچە ئەمدى سېلىشتۇرغاندا بىر قەدەر كۆپلۈك نوپۇس ئىگىلەيدىغان رايون دەپ قارايمەن. ھازىرغىچە گەرچە ئۇنىڭ ئېنىق سانى بىزگە مەلۇم بولمىسىمۇ، خوتەن، قەشقەر، ئىككىسى ئەمدى ئاخىرقى قېلىپ قالغان ئۇيغۇرنىڭ مەدەنىيىتى ۋە ئۇيغۇرنىڭ نوپۇسى، ئېتىقادىنىڭكى ئاخىرقى قورغانلىرى. بۇ يەردە ئۇيغۇرلار زور دەرىجىدە ئون ئالتىدىن باشلانغان ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقىنىڭ زەربىسىگە ئۇچرىسىمۇ، ئەمما بۇ يەردىكى ئۇيغۇرلار ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتى، ئېتىقادىنى ساقلاپ قېلىشى ئۈچۈن يەنە ھەر خىل ئۇسۇللار بىلەن تىرىشچانلىق كۆرسەتكەنلىكىدىن خىتاي بۇ يەرنى يەنىلا تەھدىت دەپ بىلگەن.
ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خوتەننىڭ ئۇيغۇرلار مەركەزلىك توپلاشقان جاي بولۇشى ۋە بۇ جايدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيەت كىملىكى ۋە دىنىي ئېتىقادىنى ساقلاش ئىرادىسىنىڭ كۈچلۈك بولۇشى قاتارلىق كۆپ خىل ئامىللار خىتاي ھۆكۈمىتىنى قاتتىق ئەنسىرەتمەكتە ئىكەن. ئىكەن. شۇڭا ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلنىڭ ئاخىرى ئاشكارىلانغان ئۇيغۇرلارنى لاگېرلارغا قاماشتەك ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىدە خوتەندە تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇرلار ئەڭ كۆپ بولغان. ئەينى يىللىرى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ھەر قايسى شەھەرلىرىدە بەرپا قىلىنغان ھەر يۈز مېتىردا بىردىن ساقچى، بەش يۈز مېتىردا بىردىن ساقچى پونكىتى بولۇشتەك نازارەت مودېلى، ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلغا كەلگەندە خەلقئارادىكى بېسىم سەۋەبلىك ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئۈرۈمچى قاتارلىق بىر قىسىم چوڭ شەھەرلىرىدە ئېلىپ تاشلانغان بولسىمۇ، ئەمما خوتەنگە ئوخشاش نۇرغۇنلىغان جايلاردا ھېلىمۇ مەۋجۇت ئىكەن. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە قاتتىق باستۇرۇش، يەنە شۇ ئىككى مىڭ ئون ئالتىغا ئوخشاش مېتىرىسىغا بىردىن ساقچى، ئۆيمۇئۆي يېرىم كېچىلەپ كىرىپ ئاختۇرۇپ تۇتۇش قاتارلىقلارنى ئېلىپ بېرىشتىكى سەۋەب بۇ يەرنى يەنىلا خىتايغا بولغان بىر تەھدىت دەپ قارىغان. بۇ يەنە بىر تەرەپتىن ئېيتقان ۋاقتىدا ئۇيغۇر خەلقىنىڭكى قانچىلىك غەيرەتلىك دېگەندە ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتىنى، كىملىكىنى، ئۆزىنىڭ ھۆرلۈكى ئۈچۈن ھەرقانداق قۇربان بېرىشقا تەييارلىق ئىكەنلىكىنى ھەر خىل ئۇسۇللار بىلەن ئۆزىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى داۋاملاشتۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقانلىقىنىڭ يەنە بىر ئىپادىسى. دېمەك، مىللىي قىرغىنچىلىق يەنە داۋاملىشىۋاتىدۇ، يەنە تېخىمۇ ۋەھشىي ئۇسۇللاردا مەلۇم رايونلاردا ۋەھشىيلىك بىلەن يەنە داۋاملىشىۋاتىدۇ. ئاتالمىش يۈز كۈنلۈك زەربە بېرىش ھەرىكىتى باشلانغان دەسلەپكى مەزگىللەردە، يەنى بۇ يىل يەتتىنچى ئاينىڭ ئون بىرىنچى كۈنى ئىلى ئوبلاستىنىڭ توققۇزتارا ناھىيەسىگە قىلغان تېلېفونىمىزدىمۇ ناھىيەلىك ساقچىخانىنىڭ خىتاي خادىمى رايوندىكى قاتتىق قاتتىق نازارەت سىستېمىسىنىڭ ئۈزلۈكسىز داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ، قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتىنىڭ يۈز كۈنلۈك بولماستىن، بەلكى ئۈچ يۈز ئاتمىش بەش كۈننىڭ ھەممىسىدە داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىگەن ئىدى. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.

ئۇيغۇر ھوقۇقى نازارەتچىسى تەتقىقات گۇرۇپپىسى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ئىپادىلىرى ۋە بۇنىڭغا ئالاقىدار سىياسەتلەرنى ئىجرا قىلىشتا رول ئوينىغان ئورگانلار ھەققىدە تەييارلىغان يېڭى بىر دوكلاتىنى ئېلان قىلدى ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى ئەركىن ئەكرەم بۇ خىل دوكلاتلارنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى خاتىرىسى سۈپىتىدە مۇھىم بىر تارىخىي ماتېرىيال بولۇپ قالىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىمان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ ئۇيغۇر ھوقۇق نازارەتچىسى تەتقىقات گۇرۇپپىسى ئالدىنقى ھەپتە خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئالاقىدار سىياسەتلىرىنى تۈزۈش ۋە ئۇنى ئىجرا قىلىشتا رول ئوينىغان ئورگانلار ھەققىدە تەييارلىغان يېڭى بىر دوكلاتىنى ئېلان قىلدى ئۇيغۇر رايونىدا مېڭە يۇيۇش ھوقۇقى بېرىلگەن ۋە مىليونلىغان كىشىلەرنى تۇتقۇن قىلىشتا رول ئوينىغان ئورگانلار سەرلەۋھىلىك دوكلات ئىككى قىسىمغا بۆلۈنگەن بولۇپ بىرىنجى قىسمىدا قايتا تەربىيىلەش لاگېرلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك تۇتۇپ تۇرۇش ئورۇنلىرىنىڭ خاراكتېرى ۋە ئۇ يەردە يۈز بېرىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى سخېمىلاشتۇرۇلغان شەكىلدە تەپسىلىي بايان قىلىنغان ئىككىنچى قىسمىدا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش ۋە تۈرمە لاگېرلارغا قاماشتا ئاساسلىق رول ئوينىغان ھۆكۈمەت ئورگانلىرى ۋە ئەمەلدارلىرى سخېما ئارقىلىق ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىلگەن بۇ دوكلاتنى تەييارلىغان ئۇيغۇر ھوقۇق نازارەتچىسى گۇرۇپپىسىنىڭ باش تەتقىقاتچىسى تۈركىيەدىكى ياش ئۇيغۇر زىيالىي يالقۇن ئۇلۇيول ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مەزكۇر دوكلات ھەققىدە چۈشەنچە بەردى ئۇيغۇرلارغا قارشى ئېلىپ بېرىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدىكى تەتقىقاتلارنىڭ كۆپىنچىسى مۇشۇ قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرى ياكى قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنىڭ زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلىرى ھەققىدە بولۇپ كەلدى مۇشۇ ئىككى تېما مەركەزدە بولۇپ كەلدى لېكىن مۇشۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنى يۈرۈتكەن مۇشۇ زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارنى قىيىن قىستاققا ئالغان ياكى جازا لاگېرلىرىنى ئىشلەتكەن جازا لاگېرلىرىنى قۇرغان ياكى جازا لاگېرلىرىنىڭ قۇرۇلۇشىدا تۈرتكىلىك رول ئوينىغان خىتاي ئەمەلدارلىرى ياكى خىتاي ھۆكۈمەت ئورگانلىرى ھەققىدە ئېلىپ بېرىلغان تەتقىقاتلار يېتەرسىز دەپ قارايمىز. بىز ئۇيغۇر ھوقۇق نازارەتچىسى، Uyghur Rights Monitor، گۇرۇپپىسى سۈپىتىدە ئېلان قىلغان ئىككىنچى قېتىملىق دوكلات بۇ. بىز بىرىنچى قېتىملىق دوكلاتتا ئۇيغۇرلارغا قارشى ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنى تونۇشتۇرۇش ۋە مۇشۇ سىياسىي قارارلارنىڭ كەينىدىكى مۇھىم ئىسىملارنى تونۇشتۇرۇش ۋە ھۆكۈمەت ئورگانلىرىنى تونۇشتۇرۇش بىلەن چەكلەنگەنىدۇق. بۇ ئىككىنچى قېتىملىق دوكلاتتىن باشلاپ بىز ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ھەر خىل ئىپادىلىنىش شەكىللىرى ياكى سىياسەتلەرنى بىردىن بىردىن تونۇشتۇرۇش ۋە بۇلارنى بىردىن بىردىن كەينىدىكى مېخانىزملارنى ئوتتۇرىغا چىقىرىش مەقسىتىدە باشلىدۇق بىزنىڭ ئىككىنچى قېتىملىق دوكلاتىمىز جازا لاگېرلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولدى ۋە جازا لاگېرلىرىنىڭ ئىچىدىكى ئىنسانلىققا قارشى قىلمىشلارنىڭ قانداق شەكىللەردە ئىپادىلەنگەنلىكى بىلەن بىر ۋاقىتتا شۇ جازا لاگېرىگە ئىنسانلارنى قايسى ھۆكۈمەت ئورگانلىرىنىڭ يوللىغانلىقى ۋە جازا لاگېرلىرىنىڭ قايسى ھۆكۈمەت ئورگانلىرى تەرىپىدىن باشقۇرۇلغانلىقى ھەم قانداق ئورگان ياكى شەخسلەرنىڭ جازا لاگېرلىرىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە جازا لاگېرلىرىغا ئىنسانلارنى تۇتۇشتەك بىر تۈرلۈك سىياسەتلەرنىڭ ئىشقا ئېشىشىدا تۆھپە قوشقانلىقىنى ئىپادىلەشكە بۇنى كەڭ خەلق ئاممىسى ۋە خەلقئارالىق ئورگانلار بىلەن ئورتاقلىشىشقا تىرىشتۇق دوكلاتتىكى مەلۇماتلارغا قارىغاندا مەزكۇر دوكلات خەلقئارالىق تەتقىقاتچىلار ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ ئېلان قىلغان تەتقىقاتلىرى دوكلاتلىرى ۋە لاگېر شاھىتلىرىنىڭ گۇۋاھلىقلىرىغا ئاساسلىنىپ تەييارلانغان يالقۇن ئۇلۇيول ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتى خەلقئارادا ئۆزىنىڭ جىنايەتلىرىنى ھەر خىل تەشۋىقاتلار ئارقىلىق يوشۇرۇشقا تىرىشىۋاتقان مەزگىلدە مۇشۇ خىل دوكلاتلار ئارقىلىق خىتاينىڭ يالغانچىلىقىغا رەددىيە بېرىشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى مەنچە بۇ يەردىكى مۇھىم تۈگۈن خىتاينىڭ مۇشۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنى خۇددى توختاتقاندەك، جازا لاگېرلىرىنى خۇددى ھەممىسىنى پۈتۈنلەي تاقىۋەتكەندەك بىر خىل تەسىرنى خەلقئارالىق سەھنىلەردە بولسۇن ياكى باشقا دۆلەتلەر بىلەن بولغان دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلەردە بولسۇن گەۋدىلەندۈرۈشكە تىرىشىۋاتقانلىقى. لېكىن بۇ يەردە مۇھىم بولغان بىزنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ بولۇپمۇ خەلقئارالىق سەھنىلەردە ۋە ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى ئۆزىنىڭ سىياسىي ھەرىكەتلىرىدە تەكىتلەش تېگىشلىك بولغان يەنە بىر مۇھىم نۇقتا، خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنىڭ شەكلىنىڭ ئۆزگىرىۋاتقانلىقى، لېكىن ماھىيىتىنىڭ ئۆزگەرمىگەنلىكىنى تەكىتلەش بولۇشى كېرەك. Uyghur Rights Monitor گۇرۇپپىسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن مۇشۇ ھازىرغىچە ئېلان قىلغان ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى ئېلان قىلماقچى بولغان دوكلاتلىرىمىزنىڭ ئەڭ ئاساسىي مەقسىتى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ پىلانلىنىشى،

ھەم كېرەك بولغان ۋاقىتتا بىزنىڭ بىلەن ئالاقىلىشىپ مۇشۇ دوكلاتلارنىڭ ياكى ئارخىپلارنىڭ تەييارلىنىشى ۋە تاپشۇرۇلۇشى ئۈچۈن ھەر قايسى دۆلەت ياكى خەلقئارالىق ئورگانلارغا بىر كىشىلىك تۆھپىمىزنى قوشۇش ۋە بۇنىڭدىن كېيىنمۇ بىر قانچە دوكلات تەييارلايمىز ۋە دوكلاتلىرىمىزنى ئەڭ ئاخىرىدا مۇجەسسەملەشتۈرۈپ بىر چوڭ دوكلات ھالىتىگە ئەكېلىشنى پىلانلاۋاتىمىز مەنچە بۇ ئۇيغۇر داۋاسىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان كۈنلەرنىڭ خەلقئارالىق جەمئىيەتتە تېخىمۇ كەڭ كۆلەمدە ئېتىراپ قىلىنىشى ئۈچۈن مۇھىم بىر ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ قارايمەن دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان ئورگانلار ۋە مۇتەخەسسىسلەر ھەر خىل تېمىدا تەتقىقات دوكلاتلىرىنى ئۈزلۈكسىز ئېلان قىلىش ئارقىلىق خىتاينىڭ جىنايى جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتە قىلىشنى تەلەپ قىلماقتا ئۇيغۇر تەتقىقات گۇرۇپپىلىرىمۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە خەلقئارا سەۋىيەدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقان تەتقىقات ئورگانلىرى قاتارىدا گەۋدىلىك رول ئوينىماقتا تۈركىيە ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى مەزكۇر دوكلاتنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى بۇ خىل دوكلاتلار راپورتلار ئوخشاشلا مۇشۇ ياشاۋاتقان تارىخنى تارىخ يازغان بولغان بولىدۇ ئەگەردە تارىختا بۇ زۇلۇملار يېزىلمىسا يەنى بۈگۈن تارىختىدىمۇ يېزىلمىغاندەك بولىدۇ. تارىختا يېزىلمىغانلار ھەمدە ئۆز ۋاقتىدا ياشانمىغانلار دېگەن بولىدۇ يەنى تارىخ يوق دېگەن بولىدۇ. يەنى بۇ زۇلۇم ئۇنتۇلۇپ كېتىدۇ. بۇ جەھەتتىن دېگەندە بۇ دوكلاتنىڭكى تارىخىي ئەھمىيىتى بار دەپ ئويلايمەن. بۇ خىل دوكلاتلار زۇلۇم تارتىۋاتقان بىزنىڭكى خەلقىمىزنىڭكى ئاۋازى بولالايدۇ. خىتاينىڭكى شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بارغان بۇ زۇلۇم سىياسىتىنىڭ دەلىلى بولالايدۇ. بۇ دوكلاتنىڭكى چىقىشى بېيجىڭ ھاكىمىيىتىگە بىر بېسىممۇ تەشكىل قىلالايدۇ. ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭكى خەلقئارا كۈن تەرتىپتە ئۇزۇن مۇددەت كۈن تەرتىپتە دائىم قالالايدىغان بىر مەسىلە بولۇشى جەھەتتە بۇ دوكلاتلارنىڭ ناھايىتى چوڭ ئەھمىيىتى بار. غەربلىكلەرنىڭ كۆرەلمىگەن قىسمىنى ئۇيغۇرلار ياكى شەرقىي تۈركىستان مۇتەخەسسىسلەر بۇنى كۆرەلىگەچكە ۋە بۇنى ئوتتۇرىغا قويغاچقا تېخىمۇ توغرا يەنى چەت دەۋلەتلەرنىڭكى خىتايغا قارىتا شەرقىي تۈركىستانغا قارىتا ئېلىپ بارىدىغان سىياسىتى تېخىمۇ توغرا نەتىجە ئالىدۇ دەپ ئويلايمەن.
ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى يەنە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئائىت تەتقىقاتلاردا ئۇيغۇر تەتقىقات گۇرۇپپىلىرىنىڭ ئوينايدىغان رولىنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى. بۇ مەخپىي مالۇماتلار ئوتتۇرىغا چىققانسېرى، يېڭى مېتودلار بىلەن، يېڭى چۈشەنچە بىلەن، يەنە بۇنداق دوكلاتلار يەنە يازغىلى بولىدۇ ئەمدى. مىسالغا بەزى مالۇماتلار يۈز يىلدىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىقسىمۇ، يۈز يىلدىن كېيىنمۇ بۇنداق بىر دوكلاتنى يازغىلى بولىدۇ. شۇنىڭغا بۇ ياش تەتقىقاتچىلارنى ھەممىسىنى تەبرىكلەيمەن. بۇ ياش تەتقىقاتچىلار بۇرۇنمۇ بىر دوكلات يازغانتى، بىر راپور. بۇ راپورمۇ خەلقئارادا خېلى چوڭ بىر تەسىر قىلغانتى. ھازىر دوكلاتنىڭكى كۆپى مۇشۇ چەت ئەللىكلەر يېزىۋاتىدۇ بۇ چەت ئەللىكلەر ئىگە بولغان مالۇمات ئىگە بولغان بىلگى ئىگە بولغان بۇ مېتودولوژى بىلەن نۇرغۇن راپورتلارنى يازدى ۋە كۈن تەرتىپكە كەلدى ۋە بەزى دەۋلەتلەرنىڭكى خىتاي سىياسىتىنى شەكىللەندۈرگەن چاغدا بۇ بىر ئەھمىيىتى بولدى ئەمما ئۆزىمىزنىڭكى ياش تەتقىقاتچىلارنىڭ يازغان راپورتلار بەك ئاز ئەمما بىزنىڭكى ياش بالىلارنىڭكى يازغان بۇ دوكلاتلار مەۋجۇت مېتودولوژى بىلەن چەت ئەللىك مۇتەخەسسىسلەرنىڭكى كۆرەلمىگەن بەزى مەسىلىلەر ھېس قىلالمىغان بەزى مەسىلىلەر ۋە چالا قالغان مەسىلىلەرنى كۆرەلەيدۇ شۇنىڭغا بۇ ئۇيغۇر ياش تەتقىقاتچىلار شەرقىي تۈركىستانلىق تەتقىقاتچىلار بۇنداق راپورنى كۆپلەپ يېزىش لازىم دەپ ئويلايمەن بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى

بۇنىڭ بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتى چەت ئەلدىكى قىسمەن ئۇيغۇرلارنى ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولۇشقا تەشكىللەپ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئارىسىدا قاتتىق غۇلغۇلا قوزغاپ كەلگەن ئىدى بۇنىڭغا قارىتا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىپادە بىلدۈرۈپ ھازىرقىدەك ھالقىلىق پەيتتە ۋەتەنگە بېرىشنىڭ خىتاينىڭ سىياسىتىگە خىزمەت قىلىشتىن باشقا نەرسە ئەمەسلىكىنى ئېيتقان

چەت ئەلدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرلار ئارىسىدا ۋەتەنگە بېرىش دولقۇنىنىڭ كۆتۈرۈلۈشى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر جامائىتى ئارىسىدا كۈچلۈك غۇلغۇلا ۋە نارازىلىقلارغا سەۋەب بولماقتا. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى سەككىزىنچى ئاۋغۇست تارقاتقان دولقۇن ئەيسا، نۆۋەتتىكى مۇرەككەپ ۋەزىيەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتەنگە بېرىشى توغرا ئەمەس ناملىق خەۋەرگە قارىغاندا، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتە ئىپادە بىلدۈرۈپ، مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاينىڭ ھىيلە مەكىرلىرىگە ئالدانماسلىقىنى تەكىتلىگەن. خەۋەردە مۇنداق ئىبارىلەرگە ئورۇن بېرىلگەن، دولقۇن ئەيسا سۆزىدە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش سىياسىتى يۇقىرى پەللىگە چىققان، چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتەندىكى تۇغقانلىرىنى گۆرۈگە ئېلىۋېلىش، بىخەتەرلىك ئورگانلىرى ئارقىلىق چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارغا بىۋاسىتە تەھدىت سېلىش، ئۇلارنى بىر بىرىنى نازارەت قىلىشقا قىستاش، چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارنى تۈرلۈك ۋاسىتىلەر بىلەن ۋەتەنگە زىيارەتكە بېرىشقا قىزىقتۇرۇش ياكى مەجبۇرلاش ئارقىلىق ئۇلارنى ئاتالمىش شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەش، شى جىنپىڭنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭىنى ئاشۇرۇش تەشۋىقاتى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى. خەلقىمىز ھايات ماماتلىق خەۋپكە دۇچ كەلگەن مۇنداق بىر ھالقىلىق پەيتتە چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ۋەتەنگە بېرىشنىڭ ئەمەلىيەتتە بىلىپ بىلمەي خىتاينىڭ يۇقىرىقىدەك رەزىل سىياسەتلىرى ئۈچۈن خىزمەت قىلىشتىن باشقا نەرسە ئەمەسلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۈگۈن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ خۇسۇستا توختالغاندا، ئالدى بىلەن ئۇيغۇرلار مەسىلىسى خەلقئارالاشقان، خىتاي ئېغىر بېسىم ئاستىدا قېلىۋاتقان بۈگۈنكىدەك كۈندە، مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتەنگە بېرىشىنىڭ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى يوشۇرۇۋاتقان خىتاينىڭ تەتۈر تەشۋىقاتىغا ماسلىشىش بولۇپ ھېسابلىنىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون ئالتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ بۇ رەسمىي ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى باشلىغاندىن كېيىن ۋەتەندىكىلەر بىلەن ۋەتەن سىرتىدىكىلەرنىڭ ئالاقىلىرى تامامەن ئۈزۈلگەن ۋەتەن ئىچىدىكىلەر ھەتتا چەت ئەلدىكى تۇغقانلىرىدىن ۋاز كېچىپ تامامەن بېرىپ كېلىش توختىغان بىر ۋەزىيەتتە خىتاينىڭ مەقسىتى تامامەن ئۇيغۇرلارنى يوق قىلىش ۋە ياكى خىتايلاشتۇرۇش ۋە ئۇيغۇر كىملىكىدىن ئۇزاقلاشتۇرۇش. بۇ سىياسىتى ئېنىق ۋە بۈگۈنمۇ ئۆزگەرگىنى يوق. ئەمما دۇنيادا خىتايغا بولغان بېسىملار، ئۇيغۇر تەشكىلاتلارنىڭ، پائالىيەتچىلەرنىڭ، كامپ شاھىتلىرىنىڭ ۋە خەلقئارادىكى ئىنسان ھەقلىرى تەشكىلاتلىرىنىڭ ئېلىپ بارغان ئۈزلۈكسىز پائالىيەتلىرى نەتىجىسىدە،

يېڭى چاپان كىيىۋاتىدۇ، ئەمما ئوخشاش سىياسەتنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىدۇ. ئەمدى بۇنداق بىر شارائىتنىڭ ئۆزىدە ۋەتەنگە بېرىشنىڭ ئۆزى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى بىز قىلمايۋاتىمىز، دەپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى رەت قىلىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىۋاتقان خەلقئارادىكى بۇ دېزئىنفورماتسىيون، يالغان ئۇچۇر تارقىتىش سىياسىتىنىڭ ھەرىكىتىگە خىزمەت قىلغانلىق بولىدۇ. ئۇ سۆزىدە، پۈتۈن بىر مىللەت قىرغىنچىلىققا دۇچ كېلىۋاتقان بۇنداق بىر ۋەزىيەتتە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ئىنسانىي ئەخلاقىغا داغ چۈشۈرمەسلىكى لازىملىقىنى تەكىتلىدى.
ئۇيغۇرلار بۇ مەسىلىدە كاللىنى ئىشلىتىش كېرەك، بۇنداق بىر شارائىتنىڭ ئۆزىدە خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى رەت قىلىشتىن ئىبارەت بۇ سۇيىقەستنىڭ بىر پارچىسى بولماسلىقىمىز كېرەك، بۇ زىيارەت شۇ سۇيىقەستنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ قالغانلىق بولىدۇ. خىتاي بۇرۇن چەت ئەللىك مۇتەخەسسىسلەرنى ۋە ياكى چەت ئەللىك دىپلوماتلارنى كۆپرەك مۇسۇلمان دۆلەتلىرىدىكى ئاجىز دۆلەتلەردىكى ئىنسانلارنى ئاپىرىپ بۇ قىرغىنچىلىقنى رەت قىلىشقا ئۇرۇنغان بۇمۇ يېتەرلىك بىر تەسىر كۆرسەتمىگەندىن كېيىن ئەمدى مانا ئۇيغۇرلارمۇ كېلىپ كېتىدۇ دەپ بۇ ئۆزىنىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ تەشۋىقاتىنى بۇ جىنايىتىنى ئاقلاش ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنى يەنە سۇيىئىستېمال قىلماقچى. تارىختىن ساۋاق ئېلىشىمىز كېرەك. بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق توختىمىغىچە، بىر قانچىمىزنىڭ ئۇرۇق تۇغقىنىنىڭ قويۇپ بېرىلىشى، بىر قانچىسىنىڭ ۋەتەنگە بېرىپ كېلىش يولىنىڭ ئېچىلىشى بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ تۈگىگەنلىكىنىڭ ئالامىتى بولمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن كاللىمىزنى سەگەك تۇتۇشىمىز، خىتاينىڭ بۇ ئويۇنلىرىغا ئالەت بولماسلىقىمىز، ھېچ بولمىسا بىر ۋىجدانىي، ئەخلاقىي مەجبۇرىيەتلىرىمىزنى چىقىش نۇقتىسى قىلىپ ھەرىكەت قىلىشىمىز كېرەك.
ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ھازىرقى ۋەزىيەتتە ۋەتەنگە زىيارەتكە بېرىش مۇھاجىرەتتىكى مىللىي ھەرىكەتنىڭ ئوبرازىغا قارا سۈرتۈپلا قالماي، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى دۇنياغا تونۇتۇش ئۈچۈن يىللاردىن بۇيان ۋۇجۇدقا چىققان مۇجادىلىلەرنى يالغانغا چىقىرىش رولىنى ئوينايدىكەن.
ھەممە ئادەمنىڭ ئاتا-ئانىسىنى كۆرگۈسى كېلىدۇ.

خىتاي بىلەن بولغان سودىدا نۇرغۇن زىيان تارتىۋاتقان بولسىمۇ بۇ قانۇنىي ۋە ئەخلاقىي مەجبۇرىيەتلىرىنى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ نۇرغۇن شىركەتلەر ھەتتا دۆلەتلەر خىتاي بىلەن بولغان تىجارەت مەسىلىسىدە ئارىلىق قويۇۋاتىدۇ ۋە خىتاي بىلەن تىجارىي شىركەتلىرىگە نىسبەتەن جازالاش تەدبىرلىرىنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ خىتاي چەت ئەللىك مۇتەخەسسىسلەرگە پارلامېنت ئەزالىرىغا دۆلەت ئەربابلىرىنى قارا لىستقا ئېلىپ خىتايغا بېرىشنى چەكلىدى ئوخشاشلا غەرب دۇنياسىمۇ خىتاينىڭ مۇشۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان خىتاي ئەمەلدارلىرىنى قارا لىستقا ئالدى دېمەك دۇنيا بۇ مەسىلىگە شۇنچىلىك سەزگۈر ۋە قەتئىي مۇئامىلە قىلىۋاتقان ۋاقتىنىڭ ئۆزىدە بىز ئۇيغۇرلار ئاتا ئانامنى سېغىنىپ كەتتىم قېرىندىشىمنى سېغىنىپ كەتتىم دەپ كىچىككىنەڭ شەخسىي مەنپەئەتىدىن ۋاز كېچەلمەي ئۇ يەرگە بارغانلىق بۇ ئېغىر دەرىجىدىكى شەخسىيەتچىلىك، بىز ئۇنى خائىن ئومىدا دېمەيمىز. ئەمما ئەڭ ئاخىرىدا ئۇنىڭ ئېلىپ بارغان نەتىنجىسى خىتاينىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان مۇشۇ سىياسىتىگە، داۋانى ئاجىزلاشتۇرۇش، چەت ئەلدىكى مىللىي ھەرىكەتنى يالغانچىلىق بىلەن قارىلاش ۋە بىزگە ياردەم قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنى، پارلامېنتلارنى، خەلقئارا تەشكىلاتلارنى، ئىنسانلارنى، شىركەتلەرنى يالغانچى چىقىرىش ھەرىكىتىنىڭ بىر پارچىسىغا ئايلىنىپ قالىمىز. بۇ جىنايەت شەكىللەندۈرگەن بولىمىز شۇ ۋاقىت.
نورۋېگىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى بەختىيار ئۆمەر ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتە قاراشلىرىنى ئىپادە قىلىپ ئۆتتى. ئۇنىڭ بايان قىلىشىچە، ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتەنگە زىيارەتكە بېرىشى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلغان دۆلەتلەردە يامان تەسىر پەيدا قىلسا، ئۇنى ئېتىراپ قىلىش ئالدىدا تۇرۇۋاتقان دۆلەتلەردىمۇ ئارىسالدىلىق پەيدا قىلىپ قويۇشى مۇمكىن ئىكەن.
ھازىرقىدەك بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇرلارنىڭكى تۈركۈملەپ ۋەتەنگە بېرىشى خىتاينىڭكى تەشۋىقاتىغا ئاڭلىق ياكى ئاڭسىز ھالدا ياردەم بېرىشتىن باشقا نەرسە بولمايدۇ. بۇنىڭكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەتراپىدىكى چەت ئەللىكلەرگە بېرىدىغان تەسىرى بولسا شەرقىي تۈركىستاندىكى ئەھۋال يەنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق توختاپتۇ، ئەھۋال ياخشىلىنىپتۇ، ئەركىن بېرىپ كېلەلەيدىغان بوپتۇ دەيدىغان بىر تەسىرنى بەرسە تېخى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلمىغان ياكى ئۇ توغرىلىق كۈچەۋاتقان، سىياسەتچىلەر ياكى دۆلەتلەرگە ئۆزىنىڭ خىزمىتىنى تەسلەشتۈرىدىغان ياكى ئېلىنماقچى بولغان قارار، قانۇن قاتارلىق بىر تۈركۈم خىزمەتلەرگە ئېغىر تەسىر قىلىشى، بۇ ئىشلار بۇ جايىدا توختاپ قېلىشى، توڭلىتىپ قويۇشى مۇمكىن. شۇنىڭغا ئۇيغۇرلارنىڭكى ۋەتەنگە بېرىش مەسىلىسى پەقەتلا ئۆزىنىڭكى شەخسىي

خىتاينىڭ جىنايەتلىرىگە چاپان ياپىدىغان بۇ خىلدىكى ھەرىكەتلەردە ناھايىتى سەگەك بولۇشى زۆرۈركەن.
نۆۋەتتىكى مۇشۇ مۇرەككەپ بىر ۋەزىيەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتەنگە بېرىشى بۇ پۈتۈنلەي توغرا ئەمەس. چۈنكى خىتاي ئۆزىنىڭ شۇ ۋەتىنىمىزدىكى ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى، دەپسەندىچىلىكىنى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى يېپىش ئۈچۈن، دۇنيا ۋە خەلقئارانىڭ يۈزىنى بوياش ئۈچۈن ھەر خىل شەكىلدىكى يالغان مەنزىرىلەرنى ياساۋاتىدۇ ۋە شىنجاڭنىڭ ھېكايىسىنى ياخشى ئېيتىش دەپ مۇشۇنداق تېمىلاردا ئۇيغۇرلارنى ھەر خىل مىللەتلەرنى ئەشەردە ئۇسسۇل ئويناۋاتقان ياخشى تۇرمۇشتا ياشاۋاتقان ئاشۇنداق بىر مەنزىرىنى يارىتىۋاتىدۇ ئۇنىڭدىن سىرت يەنە ئەتراپىدىكى قوشنا دۆلەتلەرنى شۇ ۋەتىنىمىزگە زىيارەتكە سەيلە ساياھەتكە تەكلىپ قىلىپ ۋە ئاشۇ يەردىن يالغان مەنزىرىلەرنى يارىتىپ، شۇلارنىڭ ئاغزىدىنمۇ شۇ ۋەتەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېگەن نەرسە مەۋجۇت ئەمەسكەن، بۇ يەردىكى خەلقلەر ناھايىتى تىنچ، كۆڭۈللۈك، خاتىرجەم ياشاۋېتىپتۇ، دېگەندەك مۇشۇنداق مەنزىرىلەرنى يارىتىۋاتىدۇ. پۈتۈنلەي ئۆزىنىڭ مەبلىغىنى، پۈتۈن كۈچىنى مۇشۇنىڭغا قارىتىۋاتقان مۇشۇنداق بىر ۋەزىيەتتە، ئۇيغۇرلارنىڭ ئاشۇ ۋەتەنگە بېرىپ، بىز مانچە يىل بولغانتى تۇغقانلىرىمىزنى كۆرۈشمىگىنى دەپ، ئاشۇ يەردە تۇغقانلارنى كۆرۈشكەن، بىللە تاماق يېگەن، شەھەرلەرنى سەيلە قىلغان، زىيارەت قىلغان مەنزىرىلىرىنى يوللىشى، شۇ ئەلۋەتتە خىتاينىڭ تەشۋىقاتىنى تەڭ ئاشلارغا قىلىپ بەرگىنى بۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ پۈتۈنلەي خاتا. شۇنىڭ ئۈچۈن مەن بۇ يەردە دەيدىغىنىم، تەۋسىيە قىلىدىغىنىم، ئۇيغۇرلار ئۇيقۇمىزنى ئاچايلى، سەگەك بولايلى، خىتاينىڭ دېپىغا ئۇسسۇل ئوينىمايلى، خىتاينىڭ تەشۋىقاتىنى قىلىپ بەرمەيلى. خىتاي ھازىر مانا بىزنىڭ قولىمىز ئارقىلىق يەنە مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭ قولى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ تەشۋىقاتىنى كۈچەيتىۋاتىدۇ. يەنە بۇ يىغىپ ئېيتقاندا خىتاينىڭ شۇ پۈتۈن دۇنيا خەلقئاراغا ئۆزىنىڭ يۈرگۈزۈۋاتقان شۇ قىرغىنچىلىقىنى، دەپسەندىچىلىكىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن يالغان مەنزىرە يارىتىۋاتىدۇ. بۇنىڭغا بىز تەڭ دەستەك بولۇپ ماسلىشىپ بەرمەيلى.
گېرمانىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى غەيۇر قۇربان ئەپەندىمۇ خەلقئارادا ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق ھوقۇقلىرىنى قوغداش ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان قانۇنلار تۈزۈلۈۋاتقان، تەدبىرلەر يولغا قويۇلۇۋاتقان مۇنداق بىر ۋەزىيەتتە بەزى ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتەنگە زىيارەتكە بېرىشى چوڭ خاتالارغا يول ئاچىدىكەن.
بۇ مەنچە بولغاندا تامامەن خاتا، نە قوبۇل قىلغىلى بولىدىغان، نە توغرا چۈشەنگىلى بولىدىغان، مىللەتنىڭكى ئومۇمىي مەنپەئەتىگە خىلاپ قىلىنغان قىلمىش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. نۆۋەتتە دۇنيادا ئون بىردىن ئارتۇق دۆلەتنىڭ پارلامېنتى خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن باشلاپ ئەزىز ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا خەلقىمىزغا ئېلىپ بېرىۋاتقان سىياسىتىنى رەسمىي ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ تونىدى. ۋە پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىگە بولغان دىققەت ئېتىبار تارىختا كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە يۇقىرى پەللىگە چىقتى. دۇنيادا ئۇيغۇر قۇل ئەمگەكچىلىكىنى چۆرىدىگەن ئاساستا نۇرغۇنلىغان قانۇنلار بەرپا بولۇپ، خىتاينىڭكى خەلقىمىزگە قىلىۋاتقان بۇ باستۇرۇش سىياسىتى، قۇل ئەمگەك سىياسىتىنى چەكلەش ۋە ئۇنىڭغا جازا بېرىش دولقۇنلىرى كۆتۈرۈلۈۋاتقان مۇشۇنداق بىر مۇھىم بىر پەيتتە خىتاي ھاكىمىيىتى يەنە شۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى قولى ئارقىلىق بىر قانچە ئاخماق ئۇيغۇرلارنى ۋەتەنگە بېرىپ ئۇرۇق تۇغقانلىرىنى زىيارەت قىلغانغا رۇخسەت قىلىش ئارقىلىق بۇنى پۈتۈن دۇنياغا كەڭ كۆلەمدە تەشۋىق قىلىش ئارقىلىق پۈتۈن دۇنيادا ئومۇمىي كۆز قاراشقا ئايلىنىۋاتقان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقتىن ئىبارەت بۇ ھەقىقەتنى بۇ پاكىتنى بۇرمىلاشقا بۇنىڭغا كۆلەڭگە چۈشۈرۈشكە ئۇرۇنۇۋاتقان بۇ قىلمىشلىرىنى قەتئىي قوبۇل قىلىشقا بولمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ۋەتەنگە بېرىش كۆڭلىگە كەلگەن قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى، ۋەتىنىمىزنىڭكى، خەلقىمىزنىڭكى قىيىن ئەھۋالىنى كۆز ئالدىدا تۇتۇپ، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى بۇ ئويۇنلىرىغا، بۇ سۇيىقەستلىرىگە ئالدانماسلىقىنى، ۋەتىنىمىزنىڭ، مىللىتىمىزنىڭكى مەنپەئەتىنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇشىنى تەلەپ قىلىمەن.
نۆۋەتتە بىر قىسىم ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتەنگە بارغانلىقى ياكى ۋەتەندىكى ئۇرۇق- تۇغقانلىرىنىڭ چەت ئەللەرگە تۇغقان يوقلاش نامىدا ساياھەتكە چىققانلىقى توغرىسىدىكى ئۇچۇرلار ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقىلىشقا باشلىغان بولۇپ، بۇنىڭ ئۇيغۇر داۋاسىغا قانداق سەلبىي تەسىرلەرنى كۆرسىتىدىغانلىقى ھەققىدىكى پىكىرلەر كۆپلەپ ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقانلىقى مەلۇم.